ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມນັດໝາຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງລາວຕາມຄຳຂໍມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ວັນນະສອນກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ກັບມາພົບແຟນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ໃນທຸກໆແລງວັນອາທິດ ຄ່ຳຄືນນີ້ວັນນະສອນຈະມາຈັດເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍດີເພງໜຶ່ງ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍສິນລະປິນລາວອາເມຣິ ກັນ ຈາກລັດວໍຊິງຕັນ ທ່ານສີສຸມັກ ທອງອຸໄລ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດໃນປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ແລະ ວັນນະສອນຄິດວ່າ ເພງຂອງທ່ານສີສຸມັກ ທອງອຸໄລນີ້ ຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆທ່ານຄິດຮອດບ້າ ນເກີດ ດັ່ງເນື້ອຄວາມ ແລະ ຊື່ຂອງເພງນີ້ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳທ່ານສີສຸມັກຫຼາຍໆ ທີ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຄອຍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມ VOA ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ກໍຍິ່ງດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນທ່ານສີສຸມັກຕິດຕາມພ ວກເຮົາທາງ Facebook Live ຂໍເຊີນໄປຟັງເພງ ຄິດຮອດບ້ານເກີດ ຂອງທ່ານສີສຸມັກ ທອງອຸໄລ ໄດ້ເລີຍ

ວັນນະສອນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະກ່າວຄຳວ່າຂອບໃຈຫຼາຍສ່ຳໃດ ຈຶ່ງຈະພໍກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໆຕໍ່ແຟນລາຍການທີ່ຄອຍຕິດຕາມພວກເຮົາມາຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະບັນດາທ່ານທີ່ຕິດຕາມພວກເຮົາທາງ Facebook Live ຜູ້ຟັງຫຼາຍ ໆທ່ານບໍ່ວ່າຈາກ ສປປ ລາວ ປະເທດໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອອກລາຍການຂ່າວທາງ Facebook Live ແລະ ບອກມາວ່າ ຟັງລາຍການວິທະຍຸຂອງພວກເຮົາຕອນອອກອາກາດສົດໆນັ້ນ ສ ຽງດັງຟັງຊັດ ວ່າຊັ້ນ ວັນນະສອນຈຶ່ງຂໍຖືໂອກາດນີ້ຈັດເພງຂອງສິນລະປິນລາວໃນຍີ່ປຸ່ນ ພາວັນດີ ມີໄຊ ໃຫ້ຟັງ ເພາະເພງນີ້ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມງົດງາມຂອງອາລິຍະທຳ ວັດທະນະທຳ ຂອງພູມລຳເນົາ ແລ ະ ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ຂໍເຊີນມ່ວນກັບເພງນີ້

ບົວຫອມ ດຳລົງ ຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບພວກເຮົາມາຕັ້ງແຕ່ VOA ເປີດສະຖານີຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1962 ຈົນເຖິງວາລະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ເພື່ອສະດຸດີ ແລະ ລະລຶກເຖິງຄວາມມີນ້ຳໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຂຽນຈົດໝາຍມາຫ າທາງພວກເຮົາຢູ່ບໍ່ຂາດ ວັນນະສອນຈຶ່ງຂໍຈັດເພງນີ້ ລ່ຳລາ ແລະ ສົ່ງດວງວິນຍານຂອງຍາລຸງໃຫ້ໄປຮອດໄປເຖິງ ສວງສະຫວັນຊັ້ນດາວະດຶງດ້ວຍເທີດ ໃນບົດເພງ ລາກ່ອນຈາກ ຂອງມະລາວັນ ດວງພູມີ ຂໍໃ ຫ້ທຸກໆທ່ານນອນຫຼັບຝັນຫວານ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA